قرآن شريف ۾ الله تعالٰي فرمايو ته پنهنجو حضرت ابراهيم عليه السلام ڏٺو ته جڏهن پنهنجو ستارن کي چنڊ کي سج کي چئين ته اهو خدا آهي يا ناهي ان وقت چئين جڏهن ڍڪيو ته رات

وڻن سان ڌرتي نٿي ڏسڻ ۾ اچي، زمين پٽ هن جو نٿو ڏسڻ ۾ اچي، انهيء ڪري اها جنت آهي ته جنت ۽ جنت ۽ جنان جي مطلب مختلف مارفالاجيڪل فارمس آهن لفظن جا اها جيڪي عرض ڪيوسون ته جن آهي جيڪو هڪڙو دفعو ۽ جان آهي. جان آهي جان اهو آهي جيڪو پهرين خلقيو الله تعالٰي فرمايو قرآن شريف ۾ ٻين جڳهين تي ته جان کي پهرين خلقيو اڳ ۾ خلقيوسون جان کي نار منجهان خلقيوسون پنهنجي باهه منجهان هاڻي چار جيڪي اسٽرڪ چار جيڪي ايليمنٽس هئا ماڻهن کي سمجه ۾ ٿي آيا اڳ ۾ هاڻي هينئر ته هڪ سؤ ڏهه ڪي الائي ڪيترا ايليمنٽس ٿي ويا آهن هليا ماڻهن جيڪي ڳڻيا انهن منجهان پر فارمس وري وڃي انهن چئن تي بيهندا هڪڙي زمين آهي، خاڪ آهي، هڪڙي هوا آهي، هڪڙي باهه آهي، هڪڙو پاڻي آهي، چار هي ايليمينٽس ها ان منجهان پوء سڀئي ٻيا ايليمينٽس وڌن ٿا. بهرحال ان منجهان هي جيڪو جان آهي تنهن منجهه وڌيڪ ايليمينٽ جيڪو آهي سو باهه جو آهي ۽ انسان جيڪو آهي چار چار ئي ايليمينٽ مان ٺهي ٿو پر انسان جيڪو آهي خاڪ ان منجهه وڌيڪ آهي

پهرين انسان کان، آدم کان آدم عليه السلام کان اڳ ۾ باهه وارو شڪل يا ٺهي ۽ حضرت سورت ڪهف ۾ جي الله تعاليٰ فرمايو ته اسان ابليس کي چيوسون ته پنهنجو سجدو ڪر پوء ٻين سڀ سڀني ملائڪن کي چيوسون ته سجدو ڪر پوء سڀني سجدو ڪيو الا ابليس ڪان من الجن هو جن منجهان هو يعني ابليس جيڪو آهي سو به جنن منجهان آهي پر هاڻي ان منجهه اهو علماء اسان چون ٿا ته جيڪي ملائڪ آهن سي سڀ مطلب جن آهن ڏسڻ ۾ ڪونه ٿا اچن ۽ جان منجهان ٺهيل آهن پر ابليس جيڪو آهي سو خاص انهن منجهان پوء هڪڙو ٿيو پوء انهي جو اولاد جيڪو آهي سو شياطين جيڪي ابليس جا آهن ڪو گهوڙي تي سوار هجن ڪي گڏهه تي ڪي گابي تي ڪي پيدل هلن پوء الله تعالي چيو پنهنجا پيدل پنهنجا سوار سڀئي ان سان تون حملو ڪر پر منهنجا جيڪي ٻانها آهن اهي تنهنجي چئي ۾ ڪونه ايندا انهن تي اختيار ڪونه ايندو ابليس ۽ انهن جي شيطانن جو پر باقي جيڪي آهن سي هڪڙا فرشتا آهن جيڪي ملائڪ آهن اهي انهي جان منجهان ٺهيل آهن ۽ ٻيا جيڪي آهن سي پاڻ وانگي آهن اهي شاديون ڪن ٿا هاڻي ملائڪ شاديون ڪون ٿا ڪن ابليس جيڪو آهي سو ڀلي شادي ڪري ڀلي زال هجيس ڀلي ٻار هجنس هن جو لفظ اچي ٿو ته پنهنجي ٻارن سان، پنهنجي اولاد سان، پنهنجي سوارن سان، پنهنجي پيادن سان تون حملو ڪر ڀلي. اهڙو لفظ اچي ٿو قرآن شريف ۾. ته هاڻي انهيء لحاظ کان ابليس جيڪو آهي، جان جيڪو آهي سو شادي ڪري ٿو. پر ملائڪ جيڪي آهن الله تعاليٰ اهڙي نموني سان خلقيا آهن اهي شاديون اهي Procreation جي سلسلي ۾ ملوث نه آهن. جيڪي ملائڪ الله تعاليٰ کي خلقڻا آهن خلقي ڇڏيائين يا جيڪو به خلقيندو سو پاڻ ڄاڻي. پر اهو Procreation System جيڪو اسان جي انسان جو ۽ جنن جو آهي ته پنهنجو حيوانن جو يا ٻيون جيڪي شيون آهن الله تعاليٰ ڪريئيٽ ٿو ڪري پرو ڪريئيٽ جيڪي ٿئي ٿو ته مطلب ان منجه ڄڻ ميل فيميل جو سسٽم آهي سڄو بوٽنيڪل سسٽم منجه به زولاجيڪل سسٽم منجه به سڀني ۾ انسان ۾ اينيمل ڪنگڊم ۾ سڀني ۾ مطلب ته اهو آهي ته پرو ڪريئيشن ٿئي ٿي وڌي وڌي ٿي ان ۾ ميل فيميل ٻئي ڄڻ سسٽمز آهن باقي ملائڪ جيڪي آهن سي نه ڪو ميل آهن نه ڪو فيميل آهن نه ڪو پروڪريئيشن جي سسٽم ۾ آهن جان جيڪو آهي جن جيڪي آهن سي پاڻ جهڙا وانگ انسانن وانگي آهن اهي پروڪريئيشن جي سسٽم ۾ آهن ۽ شاديون ڪن ٿا هڪ ٻئي سان ۽ اهي ڪافر آهن مومن آهن سڀ آهن مطلب ته انهن ۾ ڪي سٺا آهن ڪي ڀلا آهن ڪي خراب آهن ڪي چڱا آهن ڪي ڪيئن آهن مطلب ته اهو سڄو سسٽم هن صورت منجهه اها ڳالهه هن منجهه ايندي

جنة جيڪو آهي سو ڏهه دفعا آهي ۽ مجنون انهي جو جنهن کي جن هجي جنهن کي مطلب ته جنهن کي چريائپ هجي چريائپ ڇا جي ڇا آهي جو عقل ۽ عقل لڪي ٿو وڃي ان سسٽم جو عقل تي حاوي ٿي ٿو وڃي هليو اهو سسٽم جيڪو سسٽم آهي جن جو سو هاڻي جن ڪو مطلب شيء آهي يا ڪمي آهي يا بيشي آهي ايليمينٽس يا ڇا آهي جيڪا بي آهي انهي سان جيڪو سلسلو مطلب ته ماڻهوء جو مجنون ٿو ٿي وڃي هليو چريو ٿو ٿي وڃي چريائپ جيڪا آهي سا مطلب ته اها ڪنهن سسٽم جي ڪري آهي پوء انهي سسٽم کي جن ٿو چئجي پاڻ جن ضروري ناهي ته ڪو مطلب ته ڪا ٻاهرين هجي پر ان جي اندر جي جيڪي جينز آهن ان ۾ جين به انهي لفظ منجهان اچي ٿو ۽ جينيٽڪس جو لفظ جيڪو آهي سو به انهي منجهان لفظ ۾ اچي ٿو ۽ جنين جيڪو پيٽ ۾ ٻار آهي پنهنجي ماء جي اهو جنين آهي اهو به انهي لفظ اهي سڀئي لفظ هتان ئي اچن ٿا انهي ڪري عرض ڪيوسون ته مجنون مجنون جو ڪيئن رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم کي يا ٻين جيڪي انبيا عليهم السلام هئا انهن کي ڪفار چوندا ته تون هي مجنون آهي هن کي جنون آهي، هي چريو آهي اسان جو جيڪو سسٽم آهي هڪڙو نارمل سسٽم اسان جو سائيڪالاجي وارا جيڪي آهن هي نارمل اسين نارمل آهيون هو جيڪي ٻيا فلاڻا آهن اهي ايب نارمل آهن انهن کي جن آهي انهن کي چريائپ آهي انهن کي جيڪو آهي سو ڪو مڙي فتنو آهي گڙٻڙ آهي پر خبر ناهي ته ڪهڙو ايب نارمل آهي ڪهڙو نارمل آهي

چريائپ جيڪا آهي سا سائڪيٽرسٽ وڌيڪ آهن ۽ ٻيا ماڻهو جيڪي آهن سي وڌيڪ آهن. بهرحال اها ڳالهه جيڪا آهي سا سائڪيٽرسٽ اسان وٽ هتي جيڪي آهن سي وڌيڪ چريا هوندا انهن کان جيڪي نارمل ماڻهو ٿا ٿين انهن کان پر الله تعاليٰ پناهه ۾ رکي پنهنجي بهرحال هاڻي ان کان پوء اهو مجنون به ڳالهه ڪئيسون جنت جيڪو آهي باغ آهي جيڪو ڌرتي تي باغ جيڪو آهي يا آسمان تي جيڪو مطلب جنت ۾ دارالآخرت ۾ جيڪو هوندو اهو به جيڪو آهي سو اهڙي نموني سان ڇو جو هن جو گرائونڊ ڏسڻ ۾ نٿو اچي وڻن جي ڪري وڻڪار جي ڪري پٺ هن جو جيڪو آهي سو ڏسڻ ۾ نٿو اچي ڌرتي زمين هن جي ڏسڻ ۾ نٿي اچي ان ڪري چوندا هي باغ جي جنت آهي

۽ ۽ جنته هڪڙو دفعو ۽ جنتي منهنجي جنت اهو هڪڙو دفعو ته اهي سڀئي ملائي اهي ٻارهن ٿيا ته ٻارهن ۽ ڇاهٺ ۽ اڻهتر اهي هڪ سؤ ستيتاليهه دفعا قرآن شريف ۾ جنات جو لفظ آيو آهي باغ جي معنيٰ ۾ هتي جي دنيا جا باغ آخرت جا باغ ۽ وري پوء عرض ڪيوسون ته جن جيڪي به آخرت جا باغ آهن آخرت جا جنتون آهن انهن جا مختلف نالا آهن اهي قرآن شريف ۾ به آيا جنات عدن، جنات ماويٰ، جنت نعيم آهي، جنت فردوس آهي، دار الخلد آهي، جنت الخلد آهي، پنهنجو دار السلام آهي، اهڙي نموني سان گهڻيئي نالا آهن اهو به ڳڻياسون هاڻي اچون ٿا هن جي معنيٰ ڪرڻ تي بسم الله الرحمٰن الرحيم شروع الله ٻاجهاري مهربان جي نالي سان قل اي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم چئو پنهنجي قوم کي مطلب ته مڪي جي هر زماني ۾ مطلب ته اسان جي زماني ۾ به اسين چئي سگهون ٿا جيڪي ڪفار آهن يا جيڪي مسلمان آهن انهن کي به ٻڌائبو پر جيڪي ڪافر آهن نٿا مڃين انهن کي ٻڌائبو اها ڳالهه انهن جي لاء جن مخاطب هئي انهن کي ته قل اوحي الي مون تي وحي ٿيو آهي مون کي اها خبر پئي آهي، جبرئيل عليه السلام مون وٽ آيو آهي، هن اچي مون کي ٻڌايو آهي، ڪهڙي خبر ٻڌائي اٿس، اوحي الي انه استمع نفر من الجن، ته مون وٽ آيا ڪي جن جيڪي مون ڪونه ڏٺا، مطلب رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم ڪونه ڏٺا، نه ڪو اصحابن ڏٺا، پر اتان جو گذريا هئا، ان جو عرض ڪيوسون سورة الصافات جي ان معنيٰ سان.

فقالوا پوء انهن چيو، جنن چيو وڃي پنهنجي قوم کي، انا سمعنا قرآنا عجبا ته اسان هڪڙو ريسائيٽل ٻڌو هڪڙو يعني ڪا شيء پڙهي پئي وئي ان کي قرآن ٿو چئجي ته قرآن اسان ٻڌوسون جيڪو عجب جهڙي شيء هئي عجب معنيٰ سهڻي معنيٰ ۾ هڪڙي عجب حيرت ٿيندي آهي مطلب ته ڪا خراب ڳالهه ڏسجي جو ماڻهو حيران ٿئي پريشان ٿئي پر هيء عجب جهڙي جيڪا وڻي دل کي ڳالهه سٺي لڳي ان ڪري اسان جو عجب انا سمعنا قرآنا عجبا عجب قرآن ٻڌوسون تمام سهڻو عجيب يهدي الي الرشد جنهن رشد ڏانهن سٺي طريقي ڏانهن سٺي رستي ڏانهن هدايت ڪئي ٿي فآمنا به، پوء اسان ان تي ايمان آندو. مگر انهن دير ئي ڪونه ڪئي، جڏهن ڏٺائون بس ته مڃي ويا هليا. جيئن عرض ڪيو اٿئون ته هي نڪتا هئا ان وقت جو هنن سوچيو ته ڇا ٿيو آهي جو اسان جو مٿي ملأ الاعليٰ ۾ وڃڻ جيڪو آهي سو بند ٿي ويو آهي هليو ۽ اتي اسان کي هاڻي اماڙيون ٿيون لڳن اتي پهرو لڳو پيو آهي سخت قسم جو اچڻ اسان کي نٿا ڏين ڇا ڳالهه آهي ڪهڙي ڳالهه آهي انهي ڪري هنن اسان کي هن نڪتا پاڻ ۾ سوچ ويچار ڪري ته ڏسون ته ڇا ٿيو آهي، ڪهڙي ڳالهه ٿي آهي، جنهن جي ڪري هي سڄو نظام جيڪو آهي سو بدلجي ويو آهي، هليو اسان کي ٻڌڻ نه ٿا ڏين، ڪهڙي ڳالهه آهي. پوء انهيء ۾ نڪتا پوء هي ڏسائون ڏٺائون اچي، پوء چون ته هي اها ڳالهه آهي، جنهن جي ڪري ائين ٿيو آهي. فآمنا به، پوء انهن ايمان آندو، فورا مطلب ته اهي اهل ڪتاب هئا اڳ ۾ ئي يا مشرڪ هئا جيڪي به هئا پر گهڻو ڪري حضرت ڇو جو موسيٰ عليه السلام جو ذڪر ڪن ٿا هن سورت احقاف ۾ ته هو چي ٿو موسيٰ کان عليه السلام کان پوء جيڪو آ سو هي ڪتاب لٿو آهي ته معنيٰ اهي اهل ڪتاب واقف هئا يهودي چئجي يا مطلب بني اسرائيل چئجي جيڪو به چئجي ته اهي هئا جيڪي مومن هئا مسلمان هئا مطلب اڳ ۾ پوء وري وچ ۾ خرابي اچي ٿي وڃي جڏهن دين وٽ ته پوء وري گڙبڙ ٿي وئي هوندي پر هن چيو اسان ڇو جو اهو به واعدو ٿيل آهي سڀ ڪو نبي جيڪو نبي ايندو ته هن کي مڃبو ته رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم کي مڃيائون فآمنا به ولن نشرڪ بربنا احدا پوء هنن چيو ته اسان هاڻي ڪڏهن به الله تعاليٰ هڪڙي سان ٻئي ڪنهن کي شريڪ نه ڪنداسون

توهان کي سمجهه ۾ نٿو اچي ته هي جد جي معنيٰ هتي وقار جي معنيٰ ۾ آهي يعني عزت هن جو شرف هن جي وڏائي جيڪا هن جي عظمت آهي هن جو وقار جيڪو آهي هن جو جد جيڪو آهي سو توهان سمجهو نٿا توهان کي سمجهه ۾ نٿو اچي وانه تعاليٰ وڏو آهي هن جو جد وڏي آهي هن جو وقار

نه ڪو هن زال ورتي آهي جو پنهنجو جنهن سان ٻار ڄڻيندو هجي جو ان جون ڌيئرون هجن يا ان ملائڪ چون ڌيئرون آهن يا هو فلاڻو ڌيئرون آهن لات منات عزيٰ هن جون ڌيئرون آهن فلاڻا ته هن کي ڪي ڌيئرون ڪونهن ڪو زيوس ئي ڪونهي ڪو هي الله تعاليٰ آهي جو ڪنهنجو پنهنجو

چيائين پئي ته مطلب ته هن کي ڌيئرون آهن هاڻي هو سيکاري ٿو ماڻهن کي گمراهه ڪرڻ جي لاء هن کي خبر آهي ته هن کي ڌيء نه ڪو پٽ نه ڪو زال نه ڪو ڀاء نه ڪو ڀيڻ نه ڪو ڇا ڪير به رشتيدار هن جو ڪونهي پر هو ماڻهن کي گمراهه ڪرڻ جي لاء هٿڪنڊا استعمال ڪري ٿو ۽ تنهن ڪري ماڻهن کي ٻڌائي ٿو ته هيئن آهي هيئن آهي هيئن آهي پر هونئن هن کي خبر آهي ته ائين ڪونهي پر هو سفيهه آهي بيوقوف آهي ٻين کي بيوقوف ٿو ڪري وانا ظننا اسانکي پڪ هئي يا اسان ڀائيندا هئاسون ته چوندو اسان ڀائيندا هئاسون اهڙا ڪو معصوم هئاسون سادا هئاسون مطلب ته اسانکي خبر ڪونه عقل ڪونه هو اسانکي جو اسان سمجهندا هئاسون ته ماڻهو جيڪي آهن سي يا ابليس يا شيطان جيڪي آهن سي الله تعالا تي ڪوڙ نٿا ٺاهي سگهن ڀلي سڀ ڪو سچو هوندو ڀئي ايڪسپيڪٽ ڪبو جڏهن سچا سڀ هوندا سڄي شهر ۾ ڳوٺ ۾ راڄ ۾ ملڪ ۾ ته ماڻهو هڪڙو ٻيو جيڪو ڪوڙ ڳالهائيندو ته هنکي خبر ڪونه هي ڀيڻا ڪوڙ ٿو ڳالهائي سڀ ماڻهو سچا آهن هي هڪڙو ڪوڙ ٿو ڳالهائي هاڻي سڀ ماڻهو الله سڀ پيغمبر سچا هي شيطان جيڪو ڪوڙو هو هن کي چئي هي هن کي پوڄو هي توهانجو هيئن ڪندو هن کي پوڄو هيئن ڪندو هن کي هي پوڄو هيئن ڪندو هيئن ڪندو پوء سڀني کي ويٺا پوڄين لات منات عزيٰ تنهنجي نسر کي يغوث کي يعوق کي ۽ پنهنجي ود کي ۽ ڇا هن مائي کي سڀني کي ويٺا پوڄين

جيڪي ماڻهن منجهان ڪي جيڪي رجال هئا يعني ماڻهن منجهان جيڪي ماڻهو هئا ماڻهن مان ماڻهو هئا جنن مان ماڻهو هئا رجال هئا جيڪي ماڻهن منجهان اهي وري جنن کي چوندا هئا توهان پٽ آهيو ته ڌيئرون آهيو الله جون هي آهيو هو آهيو ته هن جو مٿو خراب ٿي ويندو جنن جو چوندا هئا واهه مڙا اسين ايڏا وڏا آهيون جيئن هاڻ چئون ها جي نواز شريف کي ڪي زرداري کي ڀڻا تون ته وڏو آهين ڪو آفت مشرف صاحب واه واه واه واه توکان سواء ڀڻا پاڪستان هلندو ئي ڪون ڪو جناب واه آئون سائين مون کان سواء ڪٿي ٿو هلي پاڪستان آئون مري ويندس ته پوء پاڪستان بيهي رهندو هليو هلي ڀڻا تو جهڙا گهڻائي مري ويا هليا چئن پيا ڳالهه ڪونه ڪا پر نه ان جو مٿو خراب ٿي جنن جو وڃي جنن کي چئبو آهي توهان سائين ته ڀڻا ڀلا آهيو اسان کي خبرون آڻيو ٿا ڏيو وڏيون وڏيون ڳالهيون وڏي ڳالهه يعوذون برجال من الجن پناهه وٺندا پنهنجي جنن جي ته جنن جو مٿو خراب جنن جو تڪبر هٺ وڏائي وڌي ويندي هلي انهن جي زيادتي ٿي ويندي انهي زيادتي وڌندي ويندي چي ها اسان وڏا آهيون ڏس نه ڪيترا هي ماڻهو آهن جيڪي عمر چنڊ جهڙا فلاڻي جهڙا فلاڻي جهڙا فلاڻي جهڙا هي پوڄين پيا اسان کي واهه واهه اسان جهڙو ته ڪو آهي ڪو ڪون

جو وري مرڻ کان پوء ڪونه اٿندو يا هن ۾ اها به معنيٰ اچي وئي ته ڪو نبي ڪونه اٿندو يبعث يبعث الله احدا الله تعاليٰ ڪنهن هڪڙي کي اٿاريندو ڪونه اٿاريندو ڪونه معنيٰ هڪڙي کي به قيامت جي ڏينهن ڪونه اٿاريندو يا هڪڙي کي به نبي ڪري دنيا ۾ ڪونه موڪليندو بس موسيٰ عليه السلام ٿي ويو هليو

چوڪيدار اتي بيٺل ڏنڊو کنيو جي ولا ولا ته ڀئي بيج شديدا سخت قسم جا حرسا شديدا سخت قسم جا پهريدار بيٺا ڏنڊو کنيو و شهبا ۽ اماڙيون کنيو بيٺا هئا سائين وڃ مڙا هاڻي اتي ملاء اعليٰ جي خبر پئي ڪونه ٿي و انا ڪنا نقعد منها مقاعد للسمع هن کان اڳ ۾ ڄڻ اسين ته بي پرواهه بادشاهه ٿيو وڃون ٻڌندا هئاسون ملاء اعليٰ جون خبرون وري موٽي ايندا هئاسون پوء ماڻهن کي ڪوڙ ڊاڙ هي هو سڀ ٻڌائيندا هئاسون ته هيئن ٿيندو هيئن ٿيندو پوء وري پنهنجي ماڻهن کي ٻڌائيندا هئا ته ها هيئن ٿيندو هونء ٿيندو هيئن ٿي ويندو هونء ٿي ويندو پر اهي هاڻ خبرون بند ٿي وينديون هليون

يعني ڪو نبي اچڻو آهي يا ڪو ڇا ٿيڻو آهي اسان کي خبر ڪونه ٿي پئي هتي هي لفظ تمام سهڻو آهي ان جو معنيٰ و انا لا ندري اسان نٿي سوچيوسون اسان کي سمجه ۾ نٿي آيو اشر اريد بمن في الارض ته اها ڳالهه خراب آهي ڌرتي تي جيڪي آهن انهن جي لاء ڌرتي تي جن به آهن انسان به آهن سو چون اسان جي لاء خراب ڳالهه آهي الاء چڱائي ڳالهه آهي ته انسان جي لاء جنن جي لاء ٻنهي جي لاء ڪا چڱائي ٿي اچي پئي اشرن بڇائي ٿي اچي ڪا خرابي ٿي اچي ام اراد بهم ربهم رشدا يا ڪو سٺو رشيد، رشد، رش، رشد جو طريقو الله تعاليٰ ڪو موڪلڻو آهي ڇا آهي اسان کي خبر ڪون هئي مطلب ته اسان هن ويچار ۾ هئاسون سوچيوسون ويٺي يا ويٺي ڳالهه سوچيسون وانا منا الصالحون ۽ اسان منجهان ڪي اهڙا آهن جيڪي صالح آهن چڱائي وارا آهن ڀلا ماڻهو آهن و ڀلا جن آهن و منا دون ذلڪ ۽ اسان منجهان ڪي وري اهڙا آهن جيڪي ڀلا ڪونهن ان ڀلائي جي